ຄັ້ງ ເປັນຈັ່ງໃດກັນແດ່ລະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດຕາມມາຫຼາຍ EP ຫຼາຍຕອນຂອງອີ່ບູອີ່ພັນ ມື້ນີ້ເຮົາຈະໄປເບິ່ງ ໄປຈອບ ໄປສ່ອງ ຄວາມສຸກຂອງອີ່ພັນ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າທຸກມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນເປັນສາວ ໄດ້ມາພົບພໍ້ກັບຊາຍອັ ນເປັນທີ່ຮັກ ໄດ້ແຕ່ງດອງກັນ ແລະ ເຂົ້າໄປເປັນພະຍານາງເມືອງຄຽງຄູ່ກັບພະຍາເມືອງ ຜູ້ໃດບາດນີ້ນະ ແຕ່ວ່າ EP ນີ້ມັນຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກບໍ່ ຫຼືວ່າຈະມີຄວາມອິດສາລິດສະຍາຫຍັງກັນເກີດຂຶ້ນ ມາຕິດຕາມກັ ນເລີຍກໍແລ້ວກັນ ກັບນິທານພື້ນເມືອງລາວທີ່ຊື່ວ່າ ອີ່ບູ ອີ່ພັນ ຫຼັງຈາກທີ່ອີ່ພັນໄດ້ແຕ່ງດອງກັບພະຍາເມືອງທີ່ຊື່ວ່າ ທ້າວແຄ ພະຍາເມືອງຊື່ວ່າແຄເນາະ ກໍຢູ່ກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແມ່ຍ່າກໍຮັກແພງລູກໃພ້ຫຼາຍໆ ລູ ກໃພ້ກໍບົວລະບັດພັດວີແມ່ຍ່າ ແລ້ວກໍໄພ່ຟ້າປະຊາເມືອງກໍຕ່າງຮັກແພງນາງພັນນີ້ ເພາະວ່າລາວເປັນຄົນຈິດໃຈດີ ເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ ທັງຕ່ຳຫູກທໍໄໝກໍເກັ່ງໆ ເວລາທີ່ອີ່ພັນໄປຕ່ຳຫູກນີ້ ລາວຈະໄປຕ່ຳຢູ່ທາງ ສາມແຍກສີ່ແຍກ ຕັ້ງກີ່ໄວ້ຢູ່ທາງສາມແຍກສີ່ແຍກ ທີ່ມີຄົນກາຍໄປກາຍມາ ຄອຍແນະນຳສັ່ງສອນວ່າ ໂອຍ ເກັບລາຍນີ້ແມ້ງາມ ຈົກແບບນີ້ເດີຫຼ້າເດີ ງາມ ໃສ່ສີນີ້ຍ້ອມຝ້າຍເດີລູກ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຜ້າແພທີ່ວ່ານາງພັນຕ່ ຳນັ້ນຈັ່ງຄ່ອຍງົດງາມເອົາແທ້ເອົາວ່າ ແລ້ວກໍເວລາໄດ້ຜ້າແພ ສິ້ນຜືນງາມໆ ແລ້ວກໍຈະເອົາໄປໃຫ້ຍ່າ ເອົາໄປໃຫ້ຜູ້ເປັນຜົວ ເອົາໄປໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ເປັນຜົວ ເຊິ່ງຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ເປັນຜົວກໍຮັກແພງຫຼາຍ ແຕ່ ເວລາຢູ່ໄປແບບນັ້ນ ເວລາທີ່ນາງໄດ້ມີຄວາມສຸກແບບນັ້ນ ເຫັນຮອຍຍິ້ມຂອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ເປັນຜົວ ນາງກໍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຄິດຮອດຜູ້ເປັນເອື້ອຍ ແລະ ຜູ້ເປັນພໍ່ຢູ່ສະເໝີ ຍາມໃດໆກໍຄິດຮອດຜູ້ເປັນເ ອື້ອຍ ຜູ້ເປັນພໍ່ຢູ່ສະເໝີ ເວລາກິນເຂົ້າ ທີ່ຕົວເອງນັ້ນໃສ່ພາເຂົ້າເປັນພາເງິນພາຄຳ ໃສ່ຖ້ວຍເງິນຖ້ວຍຄຳຕ່າງໆ ອາຫານການກິນອັນແຊບໆ ກໍຄິດຫາພໍ່ຫາເອື້ອຍສະເໝີ ເພາະວ່າເຄີຍທຸກຍາກລຳບາກນຳກັ ນມາ ນາງກໍເລີຍອົດບໍ່ລົນທົນບໍ່ໄດ້ ໄດ້ປຶກສາຜົວວ່າ ຢາກຈະໃຫ້ພໍ່ກັບເອື້ອຍນັ້ນໄດ້ມາຢາມຕົນແດ່ຈັກເທື່ອໜຶ່ງ ຜູ້ເປັນຜົວກໍຕາມໃຈ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມທີ່ວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງນັ້ນຫຼົງປ່າ ແລະ ຊັດເຊພະເນຈອນຜ່ານ ພູຜ່ານຫ້ວຍມາຫຼາຍຂະໜາດໃດ ຈຶ່ງບໍ່ຈື່ທາງກັບເມືອເຮືອນເລີຍ ມັນບໍ່ໄດ້ງ່າຍຄືສະໄໝນີ້ທີ່ມັນມີ Google Map ຫຼືວ່າແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສາມາດສົ່ງໂລເຄຊັນ ຫຼື ສົ່ງສະຖານທີ່ໃຫ້ກັນໄດ້ເດເນາະ ແມ່ນບໍ່ ເຮົາຢູ່ນີ້ເດີ ຊີ້ນະ ຊ ອກຫາກັນຢູ່ທາງ Facebook ຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ແມ່ນບໍ່ລະ ສະໄໝແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນເນາະ ກະລຳບາກແຕ່ ອີ່ພັນກໍເລີຍໃຊ້ສູດວ່າ ປູກໝາກອຶໝາກໂຕ່ນຢູ່ປາຍຊານເຮືອນຂອງຕົນເອງ ແລ້ວຕັ້ງຈິດອະທິຖານວ່າ ສາທຸເດີ ຂ້າແຕ່ເ ຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນ ຈົ່ງນຳຈິດນຳໃຈ ຈົ່ງບັນດົນບັນດານຈິດໃຈຂອງຜູ້ຂ້າທີ່ຄິດຮອດຫ່ວງຫາເອື້ອຍ ແລະ ພໍ່ນີ້ ໃຫ້ເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນນີ້ນາ ເລືອໄປໄລ່ໄປ ໄປກ້ຽວຊານຂອງພໍ່ຂອງເອື້ອຍຂະນ້ອຍແດ່ທ້ອນ ຄັ ນຫາກວ່າເຂົາຕັດເທົ່າໃດກໍແຮ່ງໃຫ້ແຕກງາມເທົ່ານັ້ນເນີ ຈົນວ່າຮອດມື້ທີ່ເຂົານຳເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນນັ້ນມາຫາຂະນ້ອຍເດີ ສາທຸ ເວົ້າແລ້ວນາງກໍປູກເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນ ແລະ ເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນກໍ ເຮັດໜ້າທີ່ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ນາງໄດ້ຕັ້ງຈິດອະທິຖານໄວ້ແທ້ໆ ເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນແຕກໜໍ່ແຕກແນວ ເລືອໄປຕາມທາງ ຂຶ້ນພູລົງຫ້ວຍ ໄກແທ້ໄກວ່າ ຍາວແທ້ຍາວວ່າ ຜູ້ໃດຜູ້ໃດບ້ານອື່ນເມືອງອື່ນເຫັນ ຢາກຈະຕັດ ຢາ ກຈະໃຫ້ມັນຂາດ ຫຼືວ່າຢາກຈະໄດ້ໝາກຜົນມັນກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນນັ້ນມຸ່ງໜ້າໄປກ້ຽວເສົາຊານເຮືອນຂອງອີ່ບູຜູ້ເປັນເອື້ອຍ ແລະ ພໍ່

ເປັນຕາເຫຼືອໃຈເນາະ ຊັ້ນນະ ຊິນຳໄປເບິ່ງດຸ ມັນມາແຕ່ໃສກັນແທ້ ອັນເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນນີ້ນະ ວ່າຊັ້ນ ຜູ້ເປັນພໍ່ກໍເລີຍນຳເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນນັ້ນໄປ ນຳໄປຫຼາຍມື້ຫຼາຍວັນຫຼາຍເດືອນຜ່ານໄປ ຊົ່ວຊິໄປຮ ອດຫໍໂຮງຂອງອີ່ພັນ ວ່າແລ້ວກໍໄປຢືນຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນຂອງອີ່ພັນແຫຼະ ເລີຍກໍຮ້ອງຖາມໄປວ່າ ໂອ້ຍ ອັນນະ ແມ່ນເຮືອນຜູ້ໃດເດນໍນີ້ນໍ ແມ່ນເຈົ້າບໍ ອັນປູກບັກອຶບັກໂຕ່ນຫັ້ນນະ ມັນເລືອໄປຮົກເຮືອນຮົກຊາ ນກູນະ ກູລຳຄານ ຮູ້ບໍ ວ່າແລ້ວອີ່ພັນມັນກໍໄດ້ຍິນສຽງພໍ່ ໂອ້ຍ ຄຸ້ນຫູແທ້ເດ ກໍເລີຍປ່ອນໜ້າອອກມາ ໂອ້ຍ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ແມ່ນຂ້ອຍນີ້ແລ້ວ ຂ້ອຍນີ້ແຫຼະເປັນຜູ້ຕັ້ງຈິດອະທິຖານປູກເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນນີ້ ໃຫ້ມັນເລືອໄປຮ ອດເຮືອນເຈົ້າເດີ ໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເຫັນ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ນຳມາເດີ ໂອ ລະມຶງລະແມ່ນໃຜ ເອົ້າ ກະອີ່ພັນລູກຂອງອີ່ພໍ່ຫັ້ນເດ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ອີ່ພໍ່ຊິຂຶ້ນມາຢາມເຮືອນຊານເຮົາແດ່ບໍ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ເຮົາຢາກໃຫ້ອີ່ພໍ່ຂຶ້ນມາຢາມເ ຮືອນຊານເຮົາແດ່ເດ ເອີ ຂຶ້ນກະຂຶ້ນຕົວະ ແລ້ວຊິຂຶ້ນຈັ່ງໃດລະ ຂັ້ນໄດກໍບໍ່ມີ ອີ່ພັນກໍເລີຍຖາມວ່າ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ອີ່ພໍ່ຊິຂຶ້ນມາເຮືອນເຮົາຫັ້ນນະ ຊິເອົາຂັ້ນໄດເງິນຫຼືຂັ້ນໄດຄຳນໍ ໂອ້ຍ ຂັ້ນໄດອັນໃດກໍໄດ້ລະ ຜູ້ເປັນພໍ່ເພິ່ ນວ່າເນາະ ນາງພັນກໍເລີຍເອົາຂັ້ນໄດຄຳຫັ້ນປ່ອນລົງໄປໃສ່ ໃຫ້ພໍ່ໄຕ່ຂຶ້ນມາເທິງຜາສາດຂອງຕົນ ຂຶ້ນມາແລ້ວ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ອີ່ພໍ່ມາເມື່ອຍໆ ອີ່ພໍ່ໄປອາບນ້ຳສົງຮ່າງກາຍກ່ອນໄປ ຫຼັງຈາກນັ້ນລະ ອີ່ພໍ່ຊິນຸ່ງເສື້ອເງິ ນຫຼືເສື້ອຄຳນໍ ໂອ້ຍ ນຸ່ງອັນໃດກໍໄດ້ລະລູກເອີຍ ສຽງພໍ່ເລີ່ມອ່ອນລົງແລ້ວໃດບາດນີ້ເນາະ ພໍຂຶ້ນໄປເທິງເຮືອນລູກແລ້ວເຫັນວ່າລູກນັ້ນ ອູ້ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແທ້ເດ ອັນໃດກໍໄດ້ ງົດງາມໄປໝົດ ອືມ ເປັນພະຍາເ ມືອງເດ ແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕ້ອງຈິນຕະນາການເດີວ່າ ພະຍາເມືອງນັ້ນ ແຕ່ເປັນເຮືອນແບບຊົງລາວເນາະ ທີ່ເປັນເຮືອນຮ້ານ ທີ່ມີເສົາເຮືອນ ມີຊານ ທີ່ເປັນແບບຊານລາວບູຮານຫັ້ນນະ ທີ່ວ່າເວລາມີອຸມີແອ່ງ ມີໝໍ້ ແຫກແຕກກະໂປະ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ຂະເຈົ້າກໍຈະເອົາໄວ້ນອກຊານ ແລະກໍເວລາຈະຂຶ້ນເຮືອນນີ້ກໍຈະຈະມີຂັ້ນໄດປ່ອນລົງມາ ຖ້າຄັນຫາກວ່າເວລາປົກກະຕິແລ້ວກໍຈະເອົາຂັ້ນໄດຂຶ້ນໄວ້ເທິງເຮືອນ ເພື່ອວ່າປ້ ອງກັນໂຈນເດ້ ແມ່ນບໍ່ ຄິດອອກບໍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຜູ້ໃດທີ່ວ່າເຄີຍເຫັນເຮືອນລາວບູຮານຈະພໍ ຈິນຕະນາການອອກ ນຶກພາບອອກເນາະ ເອົາລະ ກັບເຂົ້າມາບັດນີ້ຫາພໍ່ຂອງອີ່ພັນກັບອີ່ພັນ ຫຼັງຈາກທີ່ອາບນ້ຳແລ້ວ ອີ່ພັ ນກໍເອົາເສື້ອຜ້າທີ່ຕົກແຕ່ງດ້ວຍເສັ້ນດ້າຍຄຳຕ່າງໆ ທັງຜ້າຜືນແພວາທີ່ຕົນເອງນັ້ນໄດ້ຕ່ຳເພື່ອກຽມໃຫ້ພໍ່ ງາມແທ້ງາມວ່າ ອີ່ພໍ່ໄດ້ນຸ່ງເຂົ້າໄປກະ ບູ້ ເຈົ້າຊູ້ບໍ່ແມ່ນງ່າຍ ເທ້ບໍ່ຢອກພຸ້ນແຫຼ້ວ ພໍ່ກໍຍິ້ມໆຢູ່ໃນໃຈ ບໍ່ເ ຄີຍນຸ່ງເສື້ອຜ້າງົດງາມປານນີ້ຈັກເທື່ອ ທັງເປັນໄໝງາມໆ ແລ້ວກໍທັງປະດັບດ້ວຍຄຳອີກ ພໍ່ອາບນ້ຳແຕ່ງໂຕຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ອີ່ພັນກໍຖາມອີກວ່າ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ອາບນ້ຳແລ້ວແລ້ວ ອີ່ພໍ່ຄືສິຫິວເຂົ້າເນາະ ອີ່ພໍ່ສິກິນເຂົ້າໃ ສ່ພາເຂົ້າເງິນຫຼືພາເຂົ້າຄຳນໍ ໂອຍ ລູກຫຼ້າພໍ່ເອີຍ ກິນໃສ່ພາເຂົ້າອັນໃດກະໄດ້ລະລູກ ຄະແນນວ່າລູກເປັນຜູ້ແຕ່ງໃຫ້ພໍ່ຄືສິກິນແຊບ ເວົ້າແລ້ວອີ່ພັນກໍປຸງແຕ່ງອາຫານອັນແຊບຊ້ອຍຫຼາຍເຍື່ອງຫຼາຍແນວ ໃສ່ພ າເຂົ້າຄຳຍໍມາ ພໍ່ກໍນັ່ງກິນສະບາຍ ພໍປານພະຍາເມືອງພຸ້ນລະ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍບາດນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ເປັນພໍ່ຢູ່ຢາມລູກສາວຫຼາຍມື້ຫຼາຍວັນ ກິນເຂົ້າກໍກິນໃສ່ພາເງິນພາຄຳ ອາຫານກໍມີແຕ່ເຍື່ອງແຊບໆ ເສື້ອຜ້າ ອາພອນກໍມີແຕ່ຜືນດີໆ ບ່ອນຫຼັບບ່ອນນອນກໍຈະແມ່ນສະບາຍເອົາແທ້ເອົາວ່າ ຈະແມ່ນແຕກຕ່າງກັບສະໄໝແຕ່ກ່ອນເດ້ເນາະ ເອີ ດີໃຈນຳອີ່ພັນເດ້ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ເປັນພໍ່ກໍຄິດຮອດລູກສາວອີກຜູ້ໜຶ່ງ ກໍ ຄືອີ່ບູ ປານນີ້ມັນຄືສິຄອງລະ ພໍ່ມາຫຼາຍມື້ຫຼາຍວັນ ແລະກໍຢາກໃຫ້ລູກສາວຜູ້ນັ້ນໄດ້ກິນແຊບ ໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງງາມຄືກັນ ວ່າແລ້ວຜູ້ເປັນພໍ່ກໍຄອບລາລູກສາວ ຢາກຈະກັບເມືອຫາອີ່ບູລະບາດນີ້ເນາະ ຢ້ານອີ່ບູຄອງເ ດ້ ໂອຍ ບໍ່ເປັນຫຍັງອີ່ພໍ່ເອີຍ ຄັນອີ່ພໍ່ສິເມືອ ອີ່ພໍ່ກໍນຳເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນເມືອເດີ້ພໍ່ເດີ້ ເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນຈະພາພໍ່ເມືອເຮືອນໃຫ້ຖືກເດີ້ ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງທາງ ວ່າແລ້ວອີ່ພັນກໍຫອບເອົາເຄື່ອງອັນງາມໆ ເສື້ອງາມ ໆ ສິ້ນງາມໆ ແພງາມໆ ອາຫານການກິນອັນແຊບຊ້ອຍ ທັງເອົາເງິນເອົາຄຳໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ ຜູ້ເປັນພໍ່ກໍຫອບເມືອ ຍ່າງເມືອຕາມເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນຫັ້ນລະ ຫຼາຍມື້ຜ່ານໄປ ຫຼາຍວັນຜ່ານໄປ ຈົນເປັນເດືອນຈັ່ງຄ່ ອຍກັບເມືອຮອດເຮືອນ ກໍໄປເອີ້ນຫາລູກສາວເພິ່ນ ອີ່ບູ ບູເອີຍ ບູເອີຍ ນາງບູໄດ້ເຫັນຜູ້ເປັນພໍ່ກາຍມາ ແຕ່ບໍ່ຄິດວ່າແມ່ນພໍ່ຕົນເອງເດ້ ເພາະວ່າພໍ່ຄືມາເຈົ້າຊູ້ເທ້ຄັກແທ້ຊັ້ນນະ ໂອຍ ອ້າຍບ່າວ ເຈົ້າໄປໃສນໍ ຄືມ າເຈົ້າຊູ້ແທ້ເດ ຂຶ້ນມາຢາມເຮືອນກ່ອນແມ້ ເດ້ ນາງບູຫຼົງພໍ່ຕົນເອງ ເຈົ້າຊູ້ແຮງອີ່ພໍ່ນະເນາະ ແລ້ວເຖົ້າພໍ່ເພິ່ນກໍບອກວ່າ ໂອຍ ອັນສິມາຜູ້ບ່າວຜູ້ເບີອີ່ຫຍັງ ກູພໍ່ມຶງ ວ່າເດ້ ໂອຍ ແມ່ນເຈົ້າໄປໃສມາ ເຈົ້າຄືມາງາ ມແທ້ພໍ່ເອີຍ ເຈົ້າຄືມາຄັກແທ້ ວ່າຊັ້ນ ຂຶ້ນເຮືອນໄປກໍເລີຍເລົ່າຄວາມທຸກຢ່າງສູ່ລູກສາວຟັງ ເອີ ຊັ້ນນະ ກູກໍຊິໄປຫາອີ່ພັນຄືກັນ ກູເປັນເອື້ອຍມັນ ມັນກໍຕ້ອງເບິ່ງແຍງກູແຫຼະ ມັນກໍຕ້ອງໃຫ້ກູແຫຼະ ມັນຕ້ອງທົດແທນ ບຸນຄຸນກູແຫຼະ ວ່າຊັ້ນເດ້ ອີ່ບູກໍເດ້ ວ່າແລ້ວ ອີ່ບູກໍຟ້າວນຳເຄືອໝາກອຶໝາກໂຕ່ນ ຍັດໆໆໆ ຍ່າງໄປຈ້ຳໆໆ ຍ່າງໄປ ຫຼາຍມື້ຜ່ານໄປ ຫຼາຍວັນຜ່ານໄປ ກໍຈົນເປັນເດືອນ ຈັ່ງໄປຮອດເຮືອນຂອງອີ່ພັນ ວ່າແລ້ວກໍໂກ່ງຄໍ ສະຫຼົດ ອີ່ພັນ ອີ່ພັນແດ່ ສຽງຈິກໆໆໆ ອີ່ພັນມັນກໍໄດ້ຍິນແລ້ວເນາະ ໂອຍ ແມ່ນສຽງເອື້ອຍກູແທ້ໆ ແປດຫຼອດມາແຕ່ໄກ ກໍເລີຍສ່ອງລົງໄປວ່າ ໂອ ເອື້ອຍບູບໍ ມາ ມາ ມາຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ ມາຂຶ້ນກິນເຂົ້າເຊົ້າເຮືອນເ ຮົາເດີ້ ເອີ ກູກໍມານີ້ແຫຼະ ເອົາຂັ້ນໄດເງິນຂັ້ນໄດຄຳປ່ອນລົງມາຮັບກູຖະແມ້ ໂອ ຖ້າບຶດໜຶ່ງເດີ້ ວ່າແລ້ວອີ່ພັນກໍໃຫ້ຄົນຮັບໃຊ້ເອົາຂັ້ນໄດປົກໂປກ ແລະປ່ອນລົງມາ ຂັ້ນໄດດົກໂດກປົກໂປກ ເວລາທີ່ວ່າອີ່ບູເພິ່ນປີ ນຂຶ້ນໄປຂັ້ນໜຶ່ງກໍປຸດລົງມາ ໝາແມວກຸ່ມເຊີງກຸ່ມເດົ້າ ປີນຂຶ້ນຂັ້ນທີສອງກໍປຸດລົງມາ ໝາແມວກໍຫຸ້ມຄືເກົ່າ Featuring ຄືເກົ່າ ໂອຍ ຕາອີ່ຕົນສົມເພດອີ່ບູເດ້ ຊົ່ວຊິຂຶ້ນໄປຮອດ ເທິງເຮືອນຂອງອີ່ພັນ ກໍຕັ້ງວ່າຫຼາຍຫຼົບຫຼາຍຕ່າ ວ ພໍແຕ່ໝາແຕ່ແມວກຸ່ມເຊີງກຸ່ມເດົ້າຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນ ໄປຮອດກໍສະບັກສະບອມຢ່າງໃຫຍ່ ເອີ ເອື້ອຍບູເອີຍ ເຈົ້າຂຶ້ນມາຮອດແລ້ວໄປອາບນ້ຳກ່ອນໄປ ອາບນ້ຳພັກຜ່ອນເດີ້ ໃຫ້ມີເຫື່ອມີແຮງລະຈັ່ງມາກິນເຂົ້ານຳກັນ ວ່ າແລ້ວອີ່ບູກໍໄປອາບນ້ຳ ເພິ່ນກໍວ່າ ກູຂໍເອົາເສື້ອເອົາຜ້າສິ້ນຜືນແພວາງາມໆເດີ້ ເອົາຄືອີ່ພໍ່ກູຫັ້ນເດີ້ ທຸກອັນເດີ້ ວ່າເດ້ ວ່າອາບນ້ຳແລ້ວແລ້ວ ອີ່ພັນກໍເອົາເສື້ອຜ້າຂາດໆມາໃຫ້ເພິ່ນນຸ່ງ ເສື້ອເປື່ອຍໆເກົ່າໆມາ ໃຫ້ເພິ່ນນຸ່ງ ເພິ່ນກໍແບບບໍ່ພໍໃຈແລະເນາະ ພໍ່ກູເລົ່າຄືວ່າໄດ້ນຸ່ງເສື້ອງາມໆ ນຸ່ງຜ້າງາມໆ ທັງໄໝທັງຄຳປະດັບຕົກແຕ່ງເອ້ ລະງາມແທ້ງາມວ່າ ພໍປານພະຍາ ບັດແມ່ນຫຍັງກູລະຄືວ່າເອົາຜ້າຂາດໆມາໃຫ້ກູນຸ່ ງ ຄຽດໃນໃຈຢູ່ບໍ່ເຊົາໄດ້ ອີ່ບູກໍເດ້ເນາະ ຮອດເວລາທີ່ຈະກິນເຂົ້າລະ ອີ່ພັນກໍຖາມວ່າ ເອື້ອຍເອີຍ ເອື້ອຍຊິກິນເຂົ້າໃສ່ພາໃດນໍ ເອີ ກິນຄືພໍ່ກູຫັ້ນລະ ພໍ່ກູກິນແບບໃດກູກໍກິນແບບນັ້ນ ວ່າແລ້ວອີ່ພັນກໍແຕ່ງພາເຂົ້າ ໃສ່ພາເຂົ້າປົກໂປກດົກໂດກມາໃຫ້ ຈ້ຳລົງໄປຄຳໃດໝາແມວກໍຍາດກິນ ຈ້ຳລົງໄປຄຳໃດກໍໝາແມວຍາດກິນ ເຫຼືອໃຈແຮງທີ່ວ່ານ້ອງສາວເຮັດແບບນີ້ກັບຕົນ ຄຽດຂົມໃນໃຈແຮງ ກໍເລີຍວ່າຟ້າວຄອບລາເມືອ ເກັບຄວາມຄຽດຄວາມຂົມໄວ້ໃນໃຈກັບເມືອບ້ານ ຄິດວາງແຜນຈະແກ້ແຄ້ນອີ່ພັນແນວໃດ ຈະເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເປັນຂອງອີ່ພັນນັ້ນມາເປັນຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ ວ່າແລ້ວຄວາມລິດສະຫຍາຂອງອີ່ບູກໍປະ ທຸຂຶ້ນມາ ແຕ່ມັນຈະວາງແຜນທຳໃຫ້ອີ່ພັນແນວໃດ ເຮົາໄປຕິດຕາມນຳກັນໃນຕອນຕໍ່ໄປ ແລ້ວຄ່ອຍກັບມາພົບກັນກັບນິທານອີ່ບູອີ່ພັນໃນບັ້ນຕໍ່ໄປເດີ ສຳລັບມື້ນີ້ ແມ່ຕູ້ເລົ່າຂໍລາໄປແລ້ວ ພໍ້ກັນໃໝ່